ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ສະບາຍດີ ນີ້ແມ່ນຄຳເລັກ ທອງວິລຸຍ ທີ່ພາລາຍການພາສາລາວ ໜ້າທີ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ຂໍນຳເອົາເລື່ອງອັບເດດໂຄວິດ-19 New South Wales ຕໍ່ອອກການຕ້ອງຫ້າມຊົນນະບົດ Victoria ບັນ ທຶກ 200 ມື້ລັອກດາວ ສຳລັບລາຍລະອຽດຕື່ມອີກ ເປັນບົດຂຽນ ໃຫ້ກົດອ່ານໃນຫົວຂໍ້ດຽວກັນນັ້ນ ຄື New South Wales ຕໍ່ອອກການຕ້ອງຫ້າມຊົນນະບົດ Victoria ບັນທຶກ 200 ມື້ລັອກດາວ ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອັບເດດສຳລັບທ່ານກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ສຳ ລັບ 19 ສິງຫາ 2021 ລັອກດາວທີ່ຄວບຄຸມຊົນນະບົດ New South Wales ຖືກຕໍ່ດົນນານອອກຈົນກວ່າ 28 ສິງຫາ 2021 ຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນ Victoria ປູດຂຶ້ນ ສຳລັບມື້ທີ 200 ຂອງລັອກດາວໃນວິກິດໂຄວິດ-19 ACT ມີ 9 ລາຍທີ່ລຶກລັບ Queensland ແລະ Northern Territory ບໍ່ມີຈັກ ຄົນເປັນໂຄວິດຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ໃນລັດ New South Wales New South Wales ມີ 68 ຄົນໃໝ່ເປັນໂຄວິດຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ໂດຍທີ່ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 87 ລາຍຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ເມື່ອຍັງຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່ ຊາຍຄົນໜຶ່ງໃນໄວ 80 ສູນເສຍຊີວິດ ອັນເຮັດໃຫ້ ກໍລະນີການຕາຍທີ່ກ່ຽວກັບໂຄວິດທີ່ມີຢູ່ໃນຂໍ້ມູນຂອງປັດຈຸບັນຂອງການລະບາດຂອງ Delta ມີເປັນ 61 ຄົນ Gladys Berejiklian ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເວົ້າວ່າ Merrylands Guildford Auburn Granville Lidcombe Greenacre ແລະ Blacktown ເປັນເຂດທີ່ສ້າງກໍລະນີສ່ວນໃຫຍ່ ຈາກ 82 ລາຍທີ່ຢູ່ໃນການ ດູແລຢ່າງໜັກໜ່ວງ 71 ຄົນບໍ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ ໃຫ້ຈອງໝາຍນັດເວລາການສັກຢາວັກຊີນຂອງທ່ານໃນມື້ນີ້ ໂດຍກົດໃສ່ Vaccination Appointment ໃນລັດ Victoria Victoria ມີຄົນເປັນໂຄວິດໃໝ່ 57 ຄົນຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ທີ່ 13 ລາຍບໍ່ມີສາຍພົວພັນເ ຖິງການລະບາດທີ່ຮູ້ແລ້ວ

ໃກ້ຊິດກັບບ່ອນທີ່ເປັນໂຄວິດ Exposure Site ໃຫ້ກວດເບິ່ງສິດທິຂອງທ່ານສຳລັບການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 COVID-19 Vaccination ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທົ່ວອົດສະຕາເລຍ ລັອກດາວໃນ Greater Darwin ຂອງແຂວງດາວິນ ຖືກຍົກເລີກ ແຕ່ກົດເກນບາງຢ່າງຍັງ ຖືກບັນຍັດຢູ່ ໃຫ້ເບິ່ງໂດຍກົດໃສ່ Rule Remain in Place ລັອກດາວທີ່ Katherine ຖືກຕໍ່ອອກຈົນກວ່າ 12 ໂມງທ່ຽງຂອງວັນສຸກທີ 20 ສິງຫາ 2021 ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Annastacia Palaszczuk ຮຽກເອົາທະຫານມາຕິດຕັ້ງໃສ່ຊາຍແດນ Queensland New South Wales Quarantine ການເດີນທາງ ຄລີນິກກ ານກວດ ແລະ ເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment Quarantine ແລະ ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບການກວດ ຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຍັດໂດຍລັດຖະບານຂັ້ນລັດ ແລະ Territory ໃຫ້ກົດເບິ່ງ ຖ້າຫາກທ່ານຢາກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍອອນ ລາຍ ສຳລັບການຍົກເວັ້ນໃຫ້ ໃຫ້ກົດໃສ່ Click Here ສຳລັບຂໍ້ມູນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຫຼັກການເພື່ອອອກໄປຈາກອົດສະຕຣາລີ ມີວິທີການຊົ່ວຄາວສຳລັບຖ້ຽວບິນສາກົນ ທີ່ຖືກລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳ ໂດຍລັດຖະບາ ນອົດສະຕຣາລີ ແລະ ປັບໃຫ້ທັນການຢູ່ທີ່ເວັບໄຊ Smart Traveller